واغفر لنا انک علي ڪل شئ. اٺين نمبر آيت آهي جيڪي وڏي آهي توبة النصوح واري آيت آهي هاڻي هن سورت کي پهرين کان وري ٿا ڏسون ته سورت جي پهريون جيڪي پنج آيتون هيون ان ۾ حضور صلي الله عليه وسلم جي فيملي جي خواتين امهات المومنين حضرت عائشه حضرت حفصه رضي الله تعالٰي عنهم انهن جي ڪا ڳالهه هئي جيڪا رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان جيڪو واسطو ٿيو جيڪا ڳالهه ٿي رب پاڪ کي وڌيڪ خبر آهي ان ۾ گهڻو ڊيگهه نه ڪجي پر سو ائين سمجهجي ته اهو ناز ۽ نعم جي ڳالهه آهي رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ماڻا ڪير ڪندو حضور صلي الله عليه وسلم سان جيڪي ويجها هوندا سي ئي ڪندا. پوء ويجهن سان وري ڳالهه به وڏي آهي، انهن کي خطرو به وڏو ججهو آهي. پوء هاڻ اها ڳالهه هتي پهرين ٿي پنجن آيتن منجهه، هاڻ اها وري آخر ۾ ان جي وري متعلق مثال ايندو ته حضرت نوح عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام جي عورتن جو ڇا ٿيو جو حضرت ايمان تي نه هيون هاڻي هي ته الحمد لله ايمان تي هيون ان ڪري هنن جو حال مختلف آهي پر ان ڪري ان کي هن سان نه ملائڻ کپي ۽ ڪي ماڻهو اسان جا جيڪي ٻئي خيال جا آهن پوء اهي هتي چوندا ته ڇو جو هو هن خيانت ڪئي هي هن به خيانت ڪئي ائين جي ڳالهه ڪو ڪونهي ڪا هتي الله تعالٰي جيڪي تنبيهه ڪئي آهي سڀني مؤمنن مسلمانن جي عورتن کي مطلب ته اهڙي نموني سان هلڻ گهرجي ۽ پنهنجو حضور صلي الله عليه وسلم جي عورتن جي لاء به خصوصاً مطلب تنبيهه آهي ۽ انهن ۾ ڪا خيانت ڪونه هئي الحمد لله اهي ايمان واريون هيون ۽ انهن منجهه ڪا ڳالهه ڪونهي جو ماڻهو پوء وري ان ڳالهه کي ڊگهو نه ڪري اجايو ۽ ڪي ماڻهو آهن جيڪي مطلب ته هڪڙي خاص فڪر جا هئا ها نالو ڪونه ٿو وٺان ان کان سواء هاڻي وچ ۾ جيڪي آيتون آيون

۽ ان ۾ ٻارڻ آهي انسان ۽ پٿر ۽ ان ۾ جيڪي ملائڪ بيٺا آهن سي تمام خطرناڪ قسم جا هن کي ڪا پرواهه ڪونهي ڪير آهي ڪو مرچنڊ آهي ڪو فلاڻو آهي ڪو ٽير آهي مٽير آهي خبر ئي هنن کي پرواهه نه آهي هو جيڪو ائين ڪندا بس جيئن هنن کي حڪم هوندو رب پاڪ پناهه ۾ پنهنجي رکي ۽ پنهنجي اسان کي ان عذاب کان بچائي پنهنجي وقود الناس والحجارة آهي جو هن کان الله تعاليٰ پنهنجي پناهه ۾ رکي وقنا عذاب النار هاڻي ستين آيت وري لا تعتذروا ڪافرن کي خطاب ٿيو لا تعتذروا اليوم اڄ توهان بهانه بازي توهان جي ختم آهي ۽ اڄ توهان سان جيڪا ٿيڻي يعني قيامت جي ڏينهن جي اها ڳالهه آهي هي جيڪي ڇهين آيت ۽ ستين آيت ان ۾ ٻنهي ۾ قيامت جي ڳالهه جو ذڪر ٿي ويو هاڻي ستين کان پوء اٺين آيت جيڪا وڏي هئي يا ايها الذين آمنوا توبوا الي

توبه ڪريو هاڻي تائبين تحفت التائبين آئون پڙهان پيو محمد هاشم سائين مخدوم صاحب محمد هاشم ٺٽوي صاحب جو ان ۾ به اهي سڀ ڳالهيون آهن ته جيڪي گناهگار آهن اسان جهڙا انهن کي ڪهڙي نموني سان توبه ڪرڻ کپي رب پاڪ وٽان اهڙي ڳالهيون هي ڳالهيون هن ۾ خصوصن اها توبه جي ڳالهه آهي

اهو لفظ استعمال ٿيو. هن کان اڳ ۾ جيڪي ٻه سورتون آهن پنهنجو سورة التغابن انهي ۾ به اهو ئي ساڳيو لفظ استعمال ٿيو ته پنهنجو مدايون ميٽڻ واريو ڪفر عنهم سيئاتهم يا ڪفر عنڪم سيئاتڪم اهڙي نموني سان ۽ وري وچ ۾ جيڪا سورة طلاق ٿي انهي ۾ به انهي ٽنهي سورتن منجه هڪ ٻئي جي پويان ان ٽنهي جو واسطو به آهي خاندان سان فيملي سان ٽنهي جو ته هاڻي پهرين ڏسو تغابن جي هن ۾ الله تعالا فرمايو ته توهان جون عورتون توهان جا توهان جا ٻار جيڪي آهن سي توهان جا دشمن آهن ۽ انهن کان حذر ڪيو انهن کي عفو ڪيو انهن کان انهن کي بخش ڪيو ۽ انهن کي درگذر ڪيو هي چارئي ڳالهيون ان منجه ٿي ويون هليون پنهنجي تغابن ۾، وري فرمائي تغابن ۾ ئي ٻي آيت آئي ته هي توهان جو مال ۽ توهان جو اولاد جيڪو آهي سو توهان جي لاء فتنو آهي، فتنو آهي معنيٰ توهان کي مصيبت ۾ وجهندو، انهي ڪري توهان چوندو ته ڀئي هيئن ٿيندو هونء ٿيندو، انهي ڪري الله تعاليٰ انهن ٻنهي فتنن کان انهن ٻنهي دشمنن کان ٽنهي کان پناهه ۾ رکي پنهنجي فيملي جيڪا آهي سا هاڻي هي هي جيڪا سورت تحريم آهي اها به فيملي آهي

سوچيو مطلب ته يا هم هم به سوچ ڪئين مطلب ايئن ٿي سگهي ٿو مطلب ته ايئن ڪري وٺجي پر پوء حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جبرئيل عليه السلام آيو ان چيو نه حضرت حفصه جيڪا آهي سا نماز پڙهڻ واري آهي روزا رکڻ واري آهي تمام ۽ جنت ۾ تنهنجي اها لکيل آهي لوح قلم ۾ ته اها تنهنجي زال آهي ان ڪري ان ڳالهه تان مڙي وڃ هليو اها ڳالهه ڪون ٿيندي

استغفار ڪيو توهان بخشش گهرو الله تعاليٰ کان جو بخشش توهان جي لاء سٺي آهي اسان جي لاء به مطلب ته جڏهن هنن کي جيڪي هيڏي حيثيت واريون انهن کي جڏهن الله تعاليٰ بخشش جي لاء چوي ٿو ته هاڻي اسان ڪهڙي ان ۾ ليکي ۾ آهيون ان ڪري اسان جي لاء به ضروري آهي ته اسان بخشش گهرون الله تعاليٰ کان پنهنجي توبه ڪريون ۽ پنهنجو

پر پوء نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جيڪي اصحاب جيڪي آهن انهن جا انهن کي انهن سان تو جيڪو واعدو ڪيو آهي لا يخ تخز يوم القيامت ولا تخزنا يوم القيامت انڪ لا تخلف الميعاد بيشڪ تون پنهنجي واعدي تان ڦرڻ وارو ڪونهين يا ٻه دفعا اها آيت اچي ٿي سورت آل عمران ۾ اهڙي قسم جا الفاظ اچن ٿا ته هيو ان ڏينهن تان حق جنهن ڏينهن نبي ۽ ان جي ان سان گڏ جيڪي آهن معه ان سان گڏ جيڪي آهن انهن کي الله تعاليٰ خزي نه ڏيندو، شرمندگي نه ڏيندو، رب پاڪ ان شرمندگي کان بچائي جو اعمال آڏو ايندا، پوء الله تعالي فرمائيندو ته آئون ستار، ستار العيوب غفار. جيڪڏهن توهان توبه ڪندؤ ته خزي نه ڏيندو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي ۽ جيڪي ان سان گڏ آهن. مطلب ته ان سان گڏ اصحاب سڳورا، ان سان گڏ ازواج مطهرات، ان سان گڏ جيڪي به پر پوء جيڪي به قوم ۽ امت آهي محمد مصطفيٰ صلّي اللّٰه عليه وسلّم جي الله تعاليٰ انهيء خزي کان بچائيندو ته الله تعاليٰ چيو ته آئون ستّار آهيان، ستّار العيوب، غفّار الذنوب، عيبن کي ڍڪيندڙ آهيان ۽ بخش ڪرڻ وارو آهيان پر جيڪڏهن ماڻهو هتي پنهنجي بڇراين کي پڌرو ٿو ڪري ۽ ان جي ڊاڙ ٺڪاء ٿو هڻي ۽ ان تي اصرار ٿو ڪري ته ڏسو مون ڇا ڪيو ڇا ڪيو، مون هيئن به ڪيو مون هونئن به ڪيو ته پوء الله تعاليٰ ان کي چوندو ان ڏينهن ته ڀئي تو ته پنهنجون بڇرايون پاڻ ئي ٿي پڌريون ڪيون هاڻي ڏس ته توکي شرمندگي ٿئي ٿي ڪونه ٿي ٿئي ان وقت توکي شرمندگي ڪونه ٿي ٿي ته پنهنجي ڳالهه ٿي ڪيئي ته ڊاڙ ٺڪاء ٿي هنيئي بس بس برايون بڇرايون به ٿي ڪئي استغفار به نه ٿي گهري ۽ وري پنهنجو ڏاڍي وڏائي ٿي ڪئي ڏاڍو ٽينگر ٿي ڪئي هاڻي ڏي مولائي پوء هاڻي اها ڳالهه ٿيندي اتي پوء انهي کان الله تعالي پناهه ۾ رکي سڀئي امت محمد صلي الله عليه وسلم کي اسان کي به توهان کي به سڀني کي انهي ڪري جو اهو وڏو ڏينهن ٿيندو ۽ جيڪي پنهنجو هو پنهنجي عيبن کي ڍڪيندا، ٻين جي عيبن کي به ڍڪيندا ته الله تعاليٰ انهن جي عيبن کي به انهي ڏينهن ڍڪيندو، چوندو، مون تنهنجو عيب اگهاڙو نه ڪيو انهي ڏينهن ڏينهن پنهنجي جڏهن تون زندهه هئين ته هاڻي به آئون تنهنجا عيب ڪونه ڍڪيندس، هي تنهنجون بڇڙايون هيون؟ چي، ها منهنجون ته هيون برابر، چي، هاڻ توکي خبر آهي مون کي خبر آهي، بس هاڻ ڍڪيون ٿا اها ڳالهه ۽ بس توکي الله تعاليٰ جنت ۾ به ٿو موڪلي هاڻ تون هل مولائي ته اها ته ڳالهه ائين ٿيندي ان شاء الله آمين پوء پوء هتي وري الله تعالٰي فرمائي ٿو هتي ته نورهم يسعيٰ بين ايديهم هن جو نور جيڪو هن جي اڳيان هلندو هن جي روشنائي جو نور هن سورت حديد ۾ به الله تعالٰي فرمايو ته ان ڏينهن نور هوندو جنهن سان هلندا پيا ۽ پوء جيڪي ڪافر هوندا اهي چوندا ته اسان کي به ٿورو نور ڏيو ان مان پوء چوندا مولائي وڃ تون پنهنجو نور پاڻ ڳولي اچ هي نور جيڪو آهي سو تنهنجي ڪم جو ناهي سو اهو نور هوندو جيڪو يسعيٰ انهن کان اڳيان پيو هلندو بين ايديهم اڳيان انهن جي وبايمانهم انهن جي ساڄي پاسي کان روشني ڪندو ويندو ويقولون ربنا اتمم لنا نورنا هو ان ڏينهن چوندا ته اي رب پاڪ اسان جو نور ڪامل ڪر، پورو ڪر، مڪمل ڪر، اتمم لنا نورنا واغفر لنا ۽ اسان کي بخش ڪر، بخش ڪر اسان کي، انڪ عليٰ ڪل شيء قدير تون بيشڪ هر شيء تي قدرت رکين ٿو، هر شيء جو تي قادر آهين. هاڻي اهي ٿي پنهنجو. هن جي ايمان وارن جي ڳالهه اتي وري نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي وري مخاطب ٿئي ٿو ٿئي هن سورت ۾ هاڻي اهو مون عرض پئي ڪيو ته هي هيء سورت جيڪا شروع ئي ٿئي ٿي يا ايها النبي سان يا ايها النبي هاڻي ان کان اڳ ۾ سورت جيڪا هئي النساء ان ۾ ته يا ايها الناس سورت جيڪا هئي مائده اهي يا يا ايها المومنون سمجهو ته پهرين ته ناس سڄي انسان ذات جي لا۽ انهي اهڙي نموني سان وري سورت حج جيڪا سا به سڄي انسان ذات جي لاء پر هي جيڪا سورت آهي پنهنجو سورت تحريم آهي يا ان کان اڳ ۾ جيڪا سورت طلاق آهي ان ۾ يا ايها النبي اي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم الله تعالي نبي پاڪ کي صلي الله عليه وسلم کي مخاطب ٿئي ٿو هتي وري ٻيهر هن سورت ۾ به يا ايها النبي جاهد الڪفار ڪفرن سان جهاد ڪر، ڪفار سان جهاد ڪر، والمنافقين ۽ منافق جيڪي آهن تنهنجي وچ ۾ جيڪي توسان تو جهڙا ۽ هنن سان هنن جهڙا اهي جيڪي آهن سو منافق ٻپڙ ٻچاپڙيا ٻن دلين وارا ٻن منهن وارا واغلظ عليهم ۽ انهن تي سختي ڪر انهن تي انهن سان مطلب ته انهن تي نرمائي نه ڏيکار منافقن جي اڳيان ڪافرن جي اڳيان نرم نه ٿي، نرم ٿيندين ڪافرن جي اڳيان هاڻي اسان ماڻهو ڏسون ڪافرن کي به چئون ها هاڻي مرزا هن کي ڪيئن چئون ڇا چئون ڪافرن کي چئبو آ تون ڪافر آهين وري مصيبت ڀڄ معني نه اسين چئون ها هاڻي سائين هن کي ڪيئن چئون هاڻي اسان ڪهڙي چون پر ڪافرن سان اسان نرمائي اختيار چي نرمي ڪهڙي اختيار ڪرڻي آهي وماواهم جهنم هنن کي انهن اهي جيڪي ڪافر آهن ۽ جيڪي منافق آهن هنن جي هن جي جڳهه پهچڻ جي جهنم جي جڳهه آهي اتي ئي پهچندا وبئس المصير ۽ اها تمام بڇي جڳهه آهي ۽ اها حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم کي الله تعالي هدايت ٿو ڪري ته ايئن ڪر ان سان ڪافرن سان منهن ڏي چڱي طرح ۽ اهو سورت احزاب منجهه به ايئن پهرين شروع ۾ جيڪا آيت آهي انهي ۾ ئي ته ڪافرن جي ڳالهه تي تت ولا تطع الڪافرين والمنافقين انهن جي اطاعت نه ڪر انهن جي ڳالهه نه مڃجانء ها انهي منجه وري اسان انشاء الله انهي کي پڙهنداسون اڃا مون کي همت ڪون ٿي ٿئي انهي کي پڙهڻ جي پوء آئون ويٺو آهيان اڃا ڏڪان ان ڪري هو پڙهنداسون ان ڪري انهي ۾ فرمائي ٿو ته ان ڪنهن جي پويان نه لڳ هن جي ڳالهين ۾ نه اچجانء هتي اڃا پنهنجو ٻيو ڇا هوس نالو اهي سڀئي ويا پنهنجو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم کي احد جي جنگ کان پوء وڃي عبدالله بن ابي وٽ مهمان ٿيا پنهنجو ۽ پوء وري چيائون ته اسان رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم سان ملنداسون پوء اتي آيا چون ته هاڻي لات ۽ منات جي تون ڳالهه نه ڪر ان جي ڳالهه تون سٺو چئو ان جي متعلق ته پوء اسين پاڻ ۾ ٺهي ٿا وڃون جنگيون ونگيون هرو ڀرو ڇا لاء ڪنداسون تون پنهنجي خدا کي ويٺو مڃ اسين پنهنجي لات منات کي چئبو ڇڏي ڏي ان جي تعريف ڪري ڇڏ ڀلي

۽ پنهنجو هي جيڪو خالد بن وليد اهو به پر پوء مسلمان اهي ٿيا آخر ۾ هلندي هلندي وري پوء بلاخر مسلمان ٿيا الحمد لله اڃا ڪي پر پوء منافق جيڪي ها سي منافق ئي رهيا جيڪي ٻه ٽي ڪي هئا ته اهڙا ئي منافق رهيا هميشه بهرحال انهن جي لاء چيو ته جهنم جي جڳهه ۽ اها تمام بڇڙي جڳهه آهي پهچڻ جي هاڻي هتي هن کان پوء هي ٻي آيتون ٿي ويون نو نائين آيت کان هاڻي ڏهين آيت کان وٺي

نه هو ۽ هو پنهنجي جيڪي مائٽ مٽ هئس جيڪي پنهنجي شهر وارا اصل وطن وارا انهن سان هن جي ڄڻ چڱائي جو خيال ته اهي چڱا هجن يا ان ان سان آئون چڱائي ڪريان يا ڇا انهن سان دل هئي هن جي ڄڻ ايمان وقت ماڻهو جنهن وقت حڪم ٿئي ڀئي ڀڄ ته پوء ڀڄ پوء نڪري وڃ شهر مان نه وري پوئتي پئي نهاري ته ڀلا منهنجي ڳوٺ وارن جو ڇا ٿيو منهنجي مائٽن مٽن جو الاء ڇا ٿيو پوء نهاري پوئتي ته اها به پنڊ پهڻ ٿي ويئي جيڪو به ٿيو ان سان نوح لوط عليه السلام جي زال جيڪا اها به مطلب ته جهڙي به هڪڙي هئي جيڪا انهن سان هئي ڪافرن سان دل ان جي مائٽ مٽن سان هوندا آهن ڪافر ته پوء وري ماڻهو انهن جهڙو هوندو آهي ٻي زال هن سان مسلمان هئي سا هن سان گڏ هلي بهرحال پوء ان انهي ٻنهي عورتن جو آيو ته هو نبين جون عورتون هيون پر ڪافر رهيون ته اهي جهنم ۾ وينديون ڪافرن سان گڏجي هتي به الله تعالي ائين فرمايو ته وقيل ادخلا لادخلا النار مع الداخلين جيڪي جهنم ۾ داخل پيا ٿين ان سان گڏ توهين ٻئي ڄڻيون داخل ٿيو ڀلي حالانڪ هيون نبين جون زالون هيون ته نبين جي زال هئڻ منجهان ڪو مطلب ته هتي حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم جي امهات المومنين ازواج مطهرات کي امهات المومنين کي الله تعالي چئي ٿو ته توهان جيڪڏهن زال آهيو نبيء جي، ان جو مطلب اهو ڪونهي ته توهين مطلب جيڪي وڻيوَ سو ڪريو، بلڪ توهان جيڪڏهن بڇڙائي جو ڪم ڪو ٿيندو ته پوء ان جو عذاب به سخت ٿيندو، ڇو ته اهڙي درجي تي جيڪي پهتل هوندا آهن انهن سان وري پوء جيڪڏهن گهٽ وڌائي ٿي وئي ته پنشمينٽ به تمام سخت آهي، چڱائي ٿيندي ته ان جو عيوض به تمام وڏو آهي انهن جي لاء، انهيء ڪري اها ڳالهه ذهن ۾ رکجي، ان کان پوء ٻيو جيڪو مثال اچي ٿو سو اچي ٿو ته. امرات فرعون، فرعون جي زال جيڪا فرعون حالانڪ تمام خراب ماڻهو هن جي زال جيڪا حضرت موسيٰ عليه السلام جي دين تي هئي پوء ان کي سختيون ٿيون ڇا ٿيو پوء هن چيو منهنجي لاء تون پنهنجي گهر ۾ جنت ۾ پنهنجو گهر منهنجي لاء بنائجان مونکي فرعون سان واسطو ناهي ۽ مونکي مان آئون پنهنجو پناهه ٿي گهران انهيء جي عملن کان ۽ ان کي هاڻي ٻيا ٻه مثال اهي ٿيا ٽيون مثال حضرت مريم عليه السلام جو آهي جيڪا خود پاڻ به سٺي آهي ته هن جا جيڪي مائٽ مٽ جيڪي آهن هن جو مڙس ته ڪونه مطلب هن جو اولاد ڪ هن جا پيء ڪ هن جا مائر هن جا وڏا جيڪي آهن سڀئي سي سڀئي مطلب ته ايمان وارا هئا ۽ اسلام تي مطلب ته دين تي

پهرين ڳالهه سان مطلب ته هن کي مثال ان جو وري اهو ڏنو ٿو وڃي ضرب الله مثلاً الله تعاليٰ مثال ٿو ٺاهي توهان جي لاء مثال هي ڪيو هي ته ڄڻ هڪڙو فيڪٽ آهي اهو ڄڻ الله تعاليٰ توهان کي مثال طور ٻڌائي ٿو للذين ڪفروا جيڪي ڪفر ڪن ٿا ماڻهو انهن جي

پوء ان جهڙ خيانت، خيانت مطلب ته ڪو جنسي طرح سان خيانت ڪونه ڪيائون، هو الله تعاليٰ پنهنجي نبين کي ان کان غيرت وارو آهي انهي ڪري هو رکندو پناهه ۾ پر هن جي دل ڄڻ ان سان هئي دل ايمان سان نه هئي الله تعاليٰ جي توحيد ۽ الله تعاليٰ جي آخرت ۽ انهن ڳالهين کي هو ڪونه ٿي مڃيو انهن ٻنهي جيئن حضرت لوط پنهنجي حضرت نوح عليه السلام جو پٽ هن به ڪونه مڃيو يا جيئن حضرت ابراهيم عليه السلام جو پيء آزر انهيء به ڪونه مڃيو الله کي رسول کي پنهنجي آخرت کي مطلب ته ٻي ڪا خيانت ڪونه انهن منجهه پر مطلب ته اها خيانت جو دل الله سان نه هئي آخرت سان نه هئي نبي سان نه هئي انهيء ڪري هو خيانت وارا انهن کي سڏيائون فلم يغنيها يغنيا عنهما من الله شيئاً پوء انهن کي ڪنهن به ڳالهه نه بچايو ٻنهين کي ٻنهي عورتن کي ڪنهن به شيء

عمران اهو وڏو هو جيڪو ڇاس نالو لوئي جي اولاد منجهان هو جيڪو حضرت يعقوب عليه السلام جو اولاد ان منجهان هو ۽ ان ۾ هيٺ پوء ساڳيا نالا وري به اچن ٿا ان ڪري هي به مريم آهي ته هو به مريم هئي حضرت حضرت موسيٰ جي ڀيڻ اها مريم هئي ته هيء وري مريم آهي ۽ هن جو به جيڪو پيء وڏو هيو

وڪانت من القانتين ۽ هو قناعت ڪن قانتن منجهان قنوت وارن منجهان هئي يعني جيڪي نماز پڙهڻ وارا عبادت ڪرڻ وارا انهن منجهان هئي هاڻي اها ڳالهه ٿي وئي هتي پوري ڄڻ پويان مثال ٿيو وري شروع ۾ حضرت نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي ازواج مطهرات جو ذڪر ٿيو هن کان پوء مؤمنن کي مخاطب ٿي الله تعالي فرمايو ته پنهنجي پاڻ کي بچايو قوا انفسڪم واهليڪم نارا پوء اهو جهنم جنهن مان ڄڻ وقود الناس والحجاره جتي انسان جنهن جو ٻارڻ آهن ۽ پنهنجو پٿر به ان جو ٻارڻ آهن ۽ پوء انهن کي چيو، ڪافرن کي، ته توهان هاڻ بهانا نه بنايو ڪافرن کي، هاڻ هتي سڙو هتي ڀلي. ان کان پوء توبة النصوح واري آيت آئي ته اي ايمان وارؤ! توبة النصوح واري ڪيو، جنهن ۾ توهان جي لاء چڱائي آهي. مطلب ته سڀني کي ڄڻ اشارو آهي. حضرت نبي پاڪ جي عورتن جي وساطت سان ڄڻ اها ڳالهه اٿي آهي ته اسان کي به ڄڻ حڪم آهي ته اسان پاڻ کي ٽيڙي نه ڪريون، پنهنجي وڏائي نه ڪريون، ڇو جو اسان انهن کان جيڪي هيڏيون مقدس هستيون هيون، جيڪي هيتريون احترام واريون هستيون هيون، انهن کان وڌيڪ اسين ڪونه آهيون، انڪري اسان کي نه جڳاء ته اسين پنهنجي ان ٽيڙيء ۾ رهون ۽ پنهنجي توبه کان به غافل رهون، توبه ڪرڻ جيڪا هر صورت ۾ ضروري آهي، هي ڄڻ اهو اهو اچي ٿو اچي ٿو وڃي، ان کان پوء ڄڻ آخر ۾ آيتون اچي ويون، مثال جيڪي ٽي اچي ويا ته ٻه نبين جون عورتون اهي ٻئي مطلب ته دوزخ واريون هيون ۽ هو جيڪو فرعون جي عورت جيڪا سا جنت واري هئي ته انهيء جو مثال ٻيو نمونو وري ٽيون مثال ٿيو جيڪا چڱي فيمليء جي چڱي عورت جيڪا حضرت مريم عليه السلام ان جو مثال آيو ۽ چوٿين جو ذڪر ڪيوسون ته اهو وري سورت تبت يدا ابي لهب ۾ آيو هاڻي هتي ڳالهه اها